ये पुनः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् देवयज्ञादीन् निर्वर्त्य तच्छिष्टम् अशनम् अमृताख्यम् अशितुम् शीलम् येषाम् ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सर्वपापैः चुल्यादिपञ्चसूनाकृतैः प्रमादकृतहिंसादिजनितैश्च अन्यैः ये तु आत्मम्भरणो भुञ्जते ते तु अघम् पापम् स्वयम् अपि पापा ये पचन्ति పాకం నివర్తయంతి ఆత్మకారణాత్ ఆత్మహేతో